SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ
ໂລກເອີຍ ໂລກຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະມົ້ມຈາກວິກິດໂຄວິດ-19 ໄດ້ ໂຄວິດ-19 ຖືກຮຽກວ່າ ສອງແທຣັກ pandemic ທີ່ພະຍາດດັ່ງກ່າວປູດທະວີຂຶ້ນໃນບາງປະເທດ ແຕ່ເມື່ອກໍມີການຕາຍຫຼຸດລົງ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລ ກເວົ້າວ່າ ເມື່ອທີ່ບາງປະເທດອາດຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມສຳເລັດໃນການຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ໄວ້ໄດ້ນັ້ນ ໂຄໂຣນາໄວຣັສຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ສຳລັບປະເທດທີ່ມີຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂດຍຈຳກັດ ອີງຕາມອົງການສາທາລະ ນະສຸກໂລກ ການເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການຂາດເຂີນຫຍູກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນບາດກ້າວຂອງຂັ້ນຕໍ່ໄປ

ທ່ານເທດໂຣສ ກໍຂໍໃຫ້ G7 ຄືບັນດາປະເທດທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນໂລກນີ້ ແລະ ມີພະລັງວັງຊາ ແລະ ມີເງິນມີຄຳ ຈົ່ງຟື້ນຟູດີຂຶ້ນເຫດການຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກບົ່ງບອກຈຸດເປົ້າ ໝາຍສຳລັບການສັກຫຍູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 10 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງຂອງທຸກໆປະເທດ ໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ພາຍໃນເດືອນກັນຍາປີນີ້ 2021

ປະເທດຕ້ອງບົ່ງວາງເວລາໄວ້ ແລະ ກະທຳມັນໃຫ້ໄດ້ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເວົ້າວ່າ ໂດຍທັງໝົດເປັນເວລາ 6 ສັບປະດາຕິດໆຕໍ່ໆກັນມາແລ້ວ ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ມີນ້ອຍລົງ ແລະ ການຕາ ຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ກໍຕົກຕ່ຳລົງຕິດໆຕໍ່ໆກັນ 8 ສັບປະດາ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກຮຽກນີ້ວ່າແມ່ນວີ່ແວວທີ່ໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນຳ ແມ່ນທີ່ຮຽກວ່າ opening back up ຄືມີການໜູນຫຼັງ ທີ່ບໍ່ແ ມ່ນແຕ່ສຳລັບປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ ຄືປະເທດທີ່ບໍ່ຮັ່ງບໍ່ທຸກວ່າທໍ້ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີ່ມີໂຄວິດ-19 ຕິດແປດກັນສູນຄົນ ແລະ ທີ່ມີໜ້ອຍຫຼາຍ ດັ່ງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈະມີຄວາມສ່ຽງໄພ ຖ້າຫາກວ່າພົນລະເມືອງບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ herd immunity herd immunity ຄືມີຄົນ ມີພູມຕ້ານທານ

Ryan Voa So it is difficult decision now for many countries who've managed to keep a very low or zero covid strategy in place for so long to open up again uh, with the possibilities and, in fact, the probability that disease may be reimported re from other countries.

ການຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ສາມາດເປັນໄປໄດ້ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພົນລະເມືອງຂອງໂລກນີ້ເຖິງ 5.9 ເປີເຊັນ ຖືກສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ສຳເລັດແລ້ວ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນສັກໄດ້ແລ້ວ 778 ລ້ານຄົນ ສະຫ ະລັດອາເມລິກາ 302 ລ້ານ ອິນເດຍ 228 ລ້ານເຂັມ ແຕ່ສຳລັບພົນລະເມືອງອິນເດຍທີ່ມີ 1,300 ລ້ານຄົນ ນີ້ບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງມາກມາຍ ຍ້ອນທີ່ມີແຕ່ 3 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນຖືກສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢ່າງເ ຕັມສ່ວນໃຫ້ສຳເລັດແລ້ວ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ອັງກິດ ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຂອງແຕ່ລະປະເທດນັ້ນ ສຳເລັດໄປແລ້ວປະມານ 42 ເປີເຊັນ ເມື່ອທີ່ປະເທດອິດສະຣາເອລກະທຳສຳເລັດ ໄດ້ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 56 ເປີເຊັນ

ວ່າຊັ້ນ SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook